ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR

ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍຈາກທ່າ ນສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳເລື່ອງຫວານທີ່ບໍ່ຫວານມາສະເໜີແກ່ທ່ານ ນັ້ນກໍຄືໂລກເບົາຫວານ ເຊິ່ງສ້າງຄວາມຂົມຂື່ນທຸກໃຈທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ເປັນໂລກນີ້ ເພາະໃນສະໄໝກ່ອນໂລກເບົາຫວ ານເປັນໂລກທີ່ປິ່ນປົວ ຫຼື ຮັກສາບໍ່ເຊົາ ຄົນທີ່ເປັນໂລກນີ້ຈຶ່ງຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານຈົນຕະຫຼອດຊີວິດ ແຕ່ທຸກມື້ນີ້ພວກເຮົາມີທາງແກ້ໄຂແລ້ວ ພຽງແຕ່ຄົນທີ່ປ່ວຍເປັນໂລກນີ້ຕ້ອງປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳການດຳລົງຊີ ວິດ ເທົ່ານີ້ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຊົາຫາຍດີໄດ້ ແລະ ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດກໍຈະກັບສູ່ສຸຂະພາບປົກກະຕິ ບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງສານອິນຊູລີນອີກຕໍ່ໄປ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງຢາກຮູ້ວ່າເບົາຫວານແມ່ນຫຍັງ ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ ໂລກ ນີ້ເປັນໂລກທີ່ເກີດຈາກຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດທີ່ສູງຂຶ້ນຈົນເຖິງຂັ້ນອັນຕະລາຍ ບັນຫານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບສານອິນຊູລີນ ເຊິ່ງເປັນຮອກໂມນມາຈາກມ້າມ ຮອກໂມນຊະນິດນີ້ມີໜ້ າທີ່ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງ ຫຼື ເຊວໃນຮ່າງກາຍນຳເອົານ້ຳຕານໃນເລືອດໄປໃຊ້ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດທີ່ສູງຂຶ້ນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ ໂລກເບົາຫວານມີ 2 ຊະນິດ ຊະນິດທີ 1 ແມ່ນເບົາຫວານຊະນິດ ທີ່ຕ້ອງເພິ່ງສານອິນຊູລີນ ຄົນທີ່ເປັນໂລກເບົາຫວານຊະນິດນີ້ອາດຈະບໍ່ຕຸ້ຍກໍເປັນໄດ້ ເພາະເປັນການຖ່າຍທອດມາຈາກກຳມະພັນຂອງພໍ່ແມ່ ສ່ວນເບົາຫວານຊະນິດທີ 2 ເປັນຊະນິດທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມຕຸ້ ຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເບົາຫວານຊະນິດນີ້ບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງສານອິນຊູລີນ ເພາະຮ່າງກາຍຂອງຄົນທີ່ເປັນໂລກນີ້ມີສານອິນຊູລີນຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງໄປຂັດຂວາງການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງສານອິນຊູລີນນັ້ນ ສາເຫດສ ຳຄັນຂອງໂລກເບົາຫວານຊະນິດນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍ ປະຊາຊົນທີ່ກິນໄຂມັນນ້ອຍໃນຫຼາຍປະເທດຈະບໍ່ເປັນໂລກເບົາຫວານຊະນິດນີ້ຫຼາຍປານໃດ ສາເຫດທີ່ສານອິນຊູລີນຖືກຂັດຂວາງກໍເ ພາະວ່າ ຄົນທີ່ເປັນໂລກເບົາຫວານມີຮູບຮ່າງຕຸ້ຍ ແລະ ມີປະລິມານໄຂມັນຫຼາຍກວ່າທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ ເຖິງວ່າມ້າມຈະຜະລິດອິນຊູລີນອອກມາຢ່າງພຽງພໍກໍຕາມ ເບົາຫວານຊະນິດນີ້ກໍຍັງສາມາດເກີດ ຂຶ້ນກັບຄົນທີ່ຕຸ້ຍໄດ້ ຕົວຢ່າງໃນປະເທດທີ່ໃກ້ຄຽງເຊັ່ນປະເທດໄທ ໃນຊ່ວງໄລຍະ 20 ຫາ 30 ປີທີ່ຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ພຶດຕິກຳການກິນອາຫານຫວານ ຫຼື ບໍລິໂພກນ້ຳຕານເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ບວກກັບການເປັນແຫຼ່ງກະສິກ ຳ ອາຫານທີ່ປະຊາຊົນບໍລິໂພກສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເປັນຄາໂບໄຮເດຣດ ການກິນແປ້ງຫວານຫຼາຍເກີນໄປ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ເປັນເບົາຫວານ ໄຂມັນເກີນ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ ເຊິ່ງຕາມສະຖິຕິແລ້ວ ປ ະເທດໄທມີຄົນເປັນເບົາຫວານເພີ່ມຂຶ້ນທຸກໆປີ ເຊິ່ງພາໃຫ້ກາຍເປັນບັນຫາລະດັບຊາດ ເພາະໃນອະນາຄົດອີກ 10 ຫາ 20 ປີຂ້າງໜ້າ ລັດຖະບານອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເງິນຈຳນວນມະຫາສານ ຈ່າຍຄ່າປິ່ນປົວ ຫຼື ຄ່າ ຮັກສາອາການແຊກຊ້ອນຂອງໂລກຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຈາກການກິນເກີນຄວນ ອາຫານຈຳພວກແປ້ງ ແລະ ນ້ຳຕານ ເປັນຄາໂບໄຮເດຣດທີ່ສາມາດຍ່ອຍລະລາຍໃຫ້ເປັນນ້ຳຕານໃນລຳໄສ້ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ດູດຊຶມໄ ດ້ໄວ ເປັນແຫຼ່ງນ້ຳຕານຕົ້ນຕໍທີ່ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບ ສ່ວນອາຫານຈຳພວກຜັກ ທັນຍາຫານ ເປັນຄາໂບໄຮເດຣດທີ່ຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດຍ່ອຍລະລາຍໃຫ້ເປັນນ້ຳຕານໄດ້ ເຊິ່ງເຮົາເອີ້ນວ່າເສັ້ນໃຍອາຫານ ແຕ່ສັ ດທີ່ກິນພືດ ລວມທັງສັດຄ້ຽວເອື້ອງ ເຊັ່ນ ງົວ ຄວາຍ ສາມາດຍ່ອຍລະລາຍໄດ້ ຄົນທີ່ກິນຜັກຫຼາຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບນ້ຳຕານນ້ອຍລົງ ແຕ່ຈະໄດ້ຮັບວິຕາມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຊ່ວຍໃນການຂັບ ຖ່າຍໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງ ມີວິທີໃດແດ່ທີ່ຈະສາມາດປິ່ນປົວໂລກເບົາຫວານໃຫ້ຫາຍດີໄດ້ ເຮົາຈະມາຟັງນຳກັນ ສູນການປິ່ນປົວໂລກເບົາຫວານຫຼາຍແຫ່ງ ສາມາດປິ່ນປົວຄົນທີ່ເປັນໂລກເບົາຫວານຊະ ນິດທີ 2 ໄດ້ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດຂອງຄົນນັ້ນ ກັບມາຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ພາຍໃນເວລາອັນສັ້ນໆ ນັ້ນກໍຄື ການກິນອາຫານທຳມະດາທີ່ມີໄຂມັນຕ່ຳ ມີເສັ້ນໃຍອາຫາ ນສູງ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍທຸກມື້ທຸກວັນ ເມື່ອກິນໄຂມັນນ້ອຍລົງ ລະດັບໄຂມັນໃນເລືອດກໍຈະຫຼຸດລົງ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກົນໄກພາຍໃນຂອງຮ່າງກາຍຈະຄ່ອຍໆກຳຈັດສິ່ງທີ່ຂັດຂວາງການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງອິນຊູລິນ ເ ຮັດໃຫ້ອິນຊູລິນໃນນ້ຳຕານໃນເລືອດ ເຂົ້າສູ່ຈຸລັງຮ່າງກາຍໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດຫຼຸດລົງໄດ້ຢ່າງໄວວາ ຖ້າຄົນທີ່ເປັນໂລກເບົາຫວານສາມາດຫຼຸດລະດັບໄຂມັນໃຫ້ເຫຼືອພຽງແ ຕ່ສິບຫາສິບຫ້າແຄລໍຣີຕໍ່ອາທິດ ກໍຈະມີລະດັບນ້ຳຕານຫຼຸດລົງເປັນປົກກະຕິ ພາຍໃນເວລາ 8 ຫາອາທິດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກິນຢາອີກ ນອກຈາກນີ້ ການອອກກຳລັງກາຍຈະຊ່ວຍໄດ້ອີກສ່ວນໜຶ່ງ ສະຫຼຸບແລ້ວ ວິທີທາງທີ່ເ ຮັດໄດ້ໃນການຫຼຸດປະລິມານນ້ຳຕານໃນເລືອດລົງກໍຄື ດ້ວຍການຮັກສານ້ຳໜັກໂຕໃຫ້ປົກກະຕິ ກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຕ່ຳ ແລະ ກິນຜັກ ຫຼື ໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ການອອກກຳລັງກາຍກໍສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ທີ່ເປັ ນເບົາຫວານນັ້ນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງໄດ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເອົາໃຈຊ່ວຍ ແລະໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານທີ່ເປັນເບົາຫວານ ຂໍໃຫ້ທ່ານເບິ່ງແຍງຮັກສາຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ ແລະຂໍໃຫ້ເຊົາໄວໆ ຂະນະດຽວກັນ ຂໍ ໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເປັນໂລກນີ້ ໄດ້ລະມັດລະວັງ ແລະຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງເຊັ່ນດຽວກັນ ນຳເອົາຫຼັກການທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະເໜີໃນມື້ນີ້ໄປປະຕິບັດ ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນຜົນ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັ ງໄປກ່ອນ ເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຄຸ້ມຄອງທຸກໆທ່ານ ສະບາຍດີ
ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້ າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຫຼືການຕິຊົມອັນໃດ ກໍຂໍໃຫ້ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາໄດ້ເນ າະ ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

ພະເຈົ້າຊົງເບິ່ງແຍງຮັກສາພວກທ່ານຢູ່ສະເໝີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອ ງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຢາກຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road

ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ຊວນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ມື້ນີ້ເຮົາມາພົບກັນອີກເທື່ອໜຶ່ງເນາະ ແລະມື້ນີ້ເຮົາກໍມາພ້ອມກັບຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ໃນເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຄືກັບທຸກໆມື້ນັ້ນແຫຼະ ຄືຊິບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ຈະປະຕິເສ ດດອກເນາະວ່າທາງຫຼວງຫຼືທາງດ່ວນນັ້ນ ເມື່ອເກີດອຸບັດຕິເຫດແຕ່ລະເທື່ອມັກຈະເປັນອຸບັດຕິເຫດທີ່ຮຸນແຮງ ມີຄົນບາດເຈັບແລະຕາຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເພາະມັນເປັນທາງແປນກວ້າງ ແລະຄົນຂັບ ລົດກໍໃຊ້ຄວາມໄວຢ່າງສູງ ແຕ່ວ່າກົງກັນຂ້າມກັບຫົນທາງທີ່ຄັບແຄບ ແລະ ມີຂຸມ ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນໄປມາຊ້າໆລົງ ແລະ ອຸປະຕິເຫດກໍໜ້ອຍກວ່າຫົນທາງກວ້າງ ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາປຽບທຽບກັບເສັ້ນທາງແຫ່ ງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາແລ້ວ ທ່ານຜູ້ຟັງຄິດວ່າທ່ານຢາກຈະໃຊ້ເສັ້ນທາງໃດລະ ລະຫວ່າງສອງເສັ້ນທາງນີ້ ທາງກວ້າງ ແລະ ແປນ ທີ່ນຳທ່ານໄປສູ່ບັນຫາຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ຫຼື ທາງແຄບທີ່ນຳເຮົາໄປສູ່ບັນຫາໜ້ອ ຍກວ່າທາງກວ້າງ ນີ້ຄືກັບຫົນທາງທີ່ນຳຄົນໄປສູ່ສະຫວັນ ຫົນທາງກວ້າງ ຫຼື ປະຕູກວ້າງນັ້ນຄືທາງແຫ່ງຄວາມຕາຍ ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຊີວິດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ ຄວາມມ່ວນຊື່ນ ຄວາມເຮຮາ ແລະ ການກິນດື່ ມ ແລະ ເຮັດຕາມໃຈມັກ ສ່ວນຫົນທາງແຄບ ປະຕູແຄບ ຄືຊີວິດທີ່ງ່າຍໆ ແລະ ບໍ່ປ່ອຍຕົວໄປຕາມໃຈມັກຂອງຕົນເອງ ເບິ່ງແລ້ວຄືບໍ່ມີຄວາມສຸກ ແຕ່ທ້າຍສຸດຊີວິດກໍພົບກັບຄວາມສຸກນັ້ນ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ຈົ່ງເ ຂົ້າໄປທາງປະຕູຄັບແຄບ ເພາະປະຕູໄປນະລົກກໍກວ້າງຂວາງ ແລະ ທາງທີ່ນຳໄປສູ່ທີ່ນັ້ນກໍງ່າຍ ແລະ ຄົນທີ່ເດີນໄປຕາມທາງນີ້ກໍມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ປະຕູທີ່ນຳໄປສູ່ຊີວິດກໍຄັບແຄບ ແລະ ທາງທີ່ນຳໄປສູ່ທີ່ນັ້ນ ກໍຍາກ ແລະ ຄົນທີ່ພົບທາງນີ້ກໍມີໜ້ອຍ ຄຳທີ່ວ່າປະຕູຄັບແຄບທີ່ກ່າວໄວ້ນັ້ນ ໃນຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນໝາຍເຖິງປະຕູສະຫວັນ ພຣະເຢຊູໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າປະຕູນ້ອຍ ຄົນເຂົ້າຫຼາຍບໍ່ໄດ້ ແຕ່ພຣະອົງໝາຍເຖິ ງປະຕູນ້ອຍ ມີພຽງປະຕູດຽວ ຄືຜ່ານພຣະເຢຊູເອງ ມີໜ້ອຍຄົນທີ່ເລືອກໄປທາງນີ້ ການເລືອກເປັນຄົນດີຂອງພຣະເຈົ້າ ມັນເປັນການຍາກກວ່າການທີ່ເຮົາປ່ອຍຕົວໄປຕາມກະແສໂລກ ທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ຄົນເຮົາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ ທຸກຍາກ ຫຼື ຮັ່ງມີ ທຸກຄົນມີທາງເລືອກຂອງຕົນເອງ ບໍ່ແມ່ນຊ້າຍກໍແມ່ນຂວາ ບໍ່ດີກໍແມ່ນຊົ່ວ ໃນສຸພາສິດຂອງກະສັດໂຊໂລໂມນໄດ້ບອກວ່າ ກະສັດຜູ້ນີ້ມີສະຕິປັນຍາເໜືອຄົນທັງໂ ລກໃນສະໄໝບູຮານ ເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ ມີທາງໜຶ່ງຊຶ່ງຄົນເຮົາຄິດວ່າມັນຖືກຕ້ອງ ແຕ່ຈຸດຈົບຂອງທາງເຫຼົ່ານີ້ຄືທາງແຫ່ງຄວາມຕາຍ ແມ່ນແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ຄົນເຮົາສ່ວນຫຼາຍຄິດເຂົ້າຂ້າງຂອງຕົນເອງ ຂ້າພະເ ຈົ້າເຄີຍເວົ້າກັບຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຄົນຄົນໜຶ່ງທີ່ເຂົາມັກສູບຢາ ນ້ຳໜັກເກືອບ 100 ກິໂລ ເຂົາທັງເປັນຄົນຕຸ້ຍ ແລະ ບໍ່ລະວັງໃນເລື່ອງຂອງສຸຂະພາບ ເຂົາໄດ້ເວົ້າວ່າ ມັນລຶ້ງແລ້ວ ປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນໄປຈັ່ງຊີ້ແຫຼະ ແລະ ອີກບໍ່ ດົນ ເພາະການທີ່ເຂົາບໍ່ຫ່ວງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເພື່ອນຄົນນັ້ນກໍໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ ເພາະເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງແຕກ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເສົ້າ ແລະໜ້າເສຍດາຍຊີວິດທີ່ໜ້າຈະເຮັດປະໂຫຍດເພື່ອສັງຄົມ ແຕ່ເ ພາະເຂົາຄົນນັ້ນເລືອກເສັ້ນທາງຊີວິດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ ແລະ ຄົນປະເພດນີ້ກໍມີຫຼາຍໃນສັງຄົມຂອງເຮົາ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຢາກຂໍເຊີນຊວນທ່ານຜູ້ຟັງໃຫ້ຫັນມາເຮັດໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງກັນເຖາະ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຊີວິດທີ່ດີກວ່ານີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ ພວກເຮົາມີທາງສອງແຍກໃຫ້ເລືອກ ຄືທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ແລະ ທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ພົບແຕ່ຄວາມທຸກທໍລະມານ ຂ້າພະ ເຈົ້າຢາກຈະຂໍແນະນຳນັກສຶກສາເຍົາວະຊົນວ່າ ເຮົາຈະປຸກເຮືອນໃຫ້ຢູ່ມື້ດຽວກໍໄດ້ ການປຸກຕູບມັນກໍເປັນເລື່ອງງ່າຍໆ ແຕ່ວ່າມັນຈະຢູ່ໄດ້ຈັກມື້ ກົງກັນຂ້າມກັບການສ້າງຕຶກອາຄານ ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ບໍ່ ວ່າຈະເປັນການຕອກເສົາເຂັມ ເອົາດິນຈີ່ມາກໍ່ ອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນ ມັນກໍຍາກ ແລະ ກໍເສຍເງິນຫຼາຍໃນການກໍ່ສ້າງ ແຕ່ເມື່ອມັນສຳເລັດແລ້ວ ເຮົາກໍສາມາດຢູ່ໄດ້ຫຼາຍປີ ອາດຈົນຮອດເຊັ່ນລູກເຊັ່ ນຫຼານຂອງເຮົາກໍເປັນໄດ້ ການທີ່ເຮົາຮຽນໜັງສືກໍຄືກັນ ຖ້າເຮົາເລືອກຮຽນແບບບໍ່ສູງ ແລະ ກໍຈົບງ່າຍໆ ຫາວຽກເຮັດງ່າຍໆ ແລະ ລາຍໄດ້ກໍໜ້ອຍໆ ຖ້າເຮົາເຮັດແບບນີ້ ຊີວິດຂອງເຮົາຈະປະສົບກັບຄວາມທຸ ກຍາກເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານ ກົງກັນຂ້າມກັບຄົນທີ່ດຸໝັ່ນ ຕ້ອງທົນທຸກລຳບາກ ແຕ່ວ່າໃນປາຍທາງຄືຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຊີວິດ ທາງສອງເສັ້ນມັນແຕກຕ່າງກັນບ່ອນທີ່ວ່າ ທາງສັ້ນກັບທາງຍາວ ຄົນທີ່ເລືອກທ າງສັ້ນກໍຄືຄົນທີ່ໃຊ້ຊີວິດແບບບໍ່ມີຄ່າ ຕົວຢ່າງກໍຄືການດື່ມເຫຼົ້າ ການສູບຢາ ໃຊ້ສິ່ງເສບຕິດຕ່າງໆ ສຸດທ້າຍສຸຂະພາບເຊື່ອມລົງ ເປັນເຫດໃຫ້ມີອາຍຸສັ້ນ ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ ຄົນທີ່ຄິດເດີນທາງອີກຕໍ່ໄປຂ້າງໜ້າ ຄວນເລືອກໃຊ້ຊີວິດທີ່ບໍລິສຸດ ແລະ ກໍດີກວ່າ ປາຍທາງຂອງເຂົາບໍ່ເຈັບປ່ວຍດ້ວຍໂລກທີ່ບໍ່ຄວນເປັນ ຊີວິດມີຄວາມສຸກ ແລະ ຍືນຍາວ ທາງສອງເສັ້ນ ທາງກວ້າງ ແລະ ທາງແຄບ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການມີລະບຽບວິໄ ນຂອງຊີວິດ ການເຮັດອັນໃດກໍຕາມ ຖ້າບໍ່ມີວິໄນກໍຍາກທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ເຊັ່ນ ນັກຮຽນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນດ້ານວິຊາການຕ່າງປະເທດ ບອກວ່າ ການທີ່ເຂົາຮຽນເກັ່ງ ເພາະເຂົາມີວິໄນໃນການຮຽນ ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັ ບສິ່ງເສບຕິດ ມີວິໄນໃນການປະພຶດຕົນ ຈຶ່ງຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຮຽນ ໃນຄຳສອນຂອງພຣະທຳຄຳພີກ່າວວ່າ ຜູ້ໃດທີ່ຮັກວິໄນກໍຮັກຄວາມຮູ້ ຂໍ້ຄວາມນີ້ເປັນຄວາມຈິງພີ່ນ້ອງ ອີກປະການໜຶ່ງ ທາງກວ້າ ງ ແລະ ທາງແຄບກໍຄື ຄວາມເປັນຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຄິດ ແລະ ຄວາມເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຄິດ ການສ້າງຮາກຖານຊີວິດ ບໍ່ມີທາງລັດເດີພີ່ນ້ອງເອີຍ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຄວນສ້າງຮາກຖານຊີວິດຂອງເຮົາໃຫ້ດີເພື່ອອະນາຄົດຂ້າງ ໜ້າ ໂດຍການເຮັດໃນທາງນັ້ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ເລືອກເສັ້ນທາງຂອງຊີວິດໃຫ້ເປັນໄປຕາມທາງແຫ່ງຄວາມສຳເລັດຂອງຊີວິດ ແລະ ມີຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ເລືອກທາງຜິດ ເຊິ່ງເລືອກທາງທີ່ຫາເງິນງ່າຍ ໂ ດຍການຂາຍຢາເສບຕິດ ຊຶ່ງເປັນເສັ້ນທາງຊີວິດຂອງຄວາມຈິບຫາຍ ເສັ້ນທາງແບບນີ້ເປັນການທຳລາຍປະເທດຊາດ ທຳລາຍຄົນອື່ນ ສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຄືການທຳລາຍອະນາຄົດ ແລະ ຊີວິດຂອງຕົນເອງ ຂໍໃຫ້ເຮົາຈື່ໄວ້ວ່າການເຮັດຊົ່ວນັ້ນບໍ່ມີວັນທີ່ຈະນຳເຮົາໄປສູ່ຊີວິດອັນສຸກສະບາຍຕະຫຼອດໄປ ແນ່ນອນ ມື້ໜຶ່ງຜົນບໍ່ດີມັນຈະມາຫາເຮົາ ຜູ້ທີ່ເຮັດຄວາມຊົ່ວ ມັນຕ່າງຢູ່ບ່ອນວ່າມັນຈະມາຊ້າຫຼືໄວເທົ່ານັ້ນເອງ ກ ານທີ່ເຮັດດີເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນດີ ແຕ່ການທີ່ເຮັດຊົ່ວເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນຊົ່ວເຊັ່ນດຽວກັນ ເພາະສະນັ້ນຄຳສອນຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນສຳລັບເຮົາຫຼາຍ ຂໍໃຫ້ເຮົາເລືອກທາງແຄບ ເຖິງແມ່ ນວ່າມັນຈະລຳບາກ ແຕ່ສຸດທ້າຍເຮົາກໍຈະໄດ້ມີຄວາມສຸກ ພວກເຮົາຈະມີ ຄວາມທຸກຍາກພຽງແຕ່ຕອນຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອເຖິງຕອນປາຍແລ້ວ ເຮົາຈະໄດ້ພົບກັບຄວາມສຳເລັດ ແລະ ຄວາມສຸກທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມ າດຍາດເອົາໄປໄດ້ ສ່ວນຄົນທີ່ເລືອກເອົາທາງກວ້າງ ແລະ ປະຕູກວ້າງນັ້ນ ເຂົາມັກຈະເລືອກເດີນທາງໂດຍທາງລັດ ໂດຍບໍ່ເຮັດຕາມກົດເກນຂອງຊີວິດ ແລະ ບາງເທື່ອອາດຈະບໍ່ສາມາດໄປເຖິງເປົ້າໝາ ຍກໍເປັນໄດ້ ແມ່ນແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ບາງເທື່ອທາງທີ່ເຮົາຄິດວ່າຖືກຕ້ອງ ບາງເທື່ອມັນອາດຈະເປັນທາງທີ່ຜິດພາດກໍເປັນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນຕຶກຕອງໃຫ້ດີວ່າ ທາງໃດເປັນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບເຮົາ ແລະ ຕ້ອ ງໝັ້ນໃຈວ່າເສັ້ນທາງທີ່ເຮົາເລືອກນັ້ນເປັນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ນຳເຮົາໄປສູ່ຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດ ເອົາລະທ່ານຜູ້ຟັງ ເວລາຂອງພວກເຮົາມາຮອດບ່ອນນີ້ກໍໄດ້ໝົດລົງອີກ ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຂໍລາທ່ານ ໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານ ກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນ ຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບ ຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D